ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ
ພາຍອາທິດນີ້ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 77 ປີຂອງລະເບີດປະລະມະນູລູກທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງເໜືອເມືອງຮິໂຣຊິມາຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາ ດໄດ້ຮ່ວມກັບຝູງຊົນໃນເມືອງ ເພື່ອລະນຶກເຖິງການຖິ້ມລະເບີດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 140 ພັນຄົນ ແລະ ທ່ານໄດ້ອອກຄຳເຕືອນຢ່າງໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນອາວຸດໃໝ່ ຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນ ລິນ ເອບລິນ ແລະ ແກເຣັດ ບໍຣຳ ລາຍງານ ກ່ອນການສະຫງົບບຶດໜຶ່ງທີ່ຖືກຂັ້ນໂດຍສຽງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ທັງໝົດນີ້ໝາຍເຖິງວັນທີ່ເຈັບປວດທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນເວລາ 8 ໂມງກັບ 45 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າຂອງເດືອນສິງຫາ ປີ 1945 ເມື່ອເມືອງທີ່ມີຄົນຈຳນວນ 350,000 ຄົນ ຖືກທຳລາຍໂດຍກຳລັງທຳລາຍລ້າງທີ່ໂລກບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ການຖິ້ມລະເບີດທີ່ຮິໂຣຊິມາ ແລ້ວສາມມື້ຕໍ່ມ າທີ່ນາກາຊາກິ ໄດ້ຖືກສະຫຼັກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດ ເພື່ອເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມໜ້າຢ້ານກົວຂອງອາວຸດນິວເຄຼຍ 77 ປີຕໍ່ມາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມິໂອ ຄິຊິດາ ໄດ້ບອກພິທີລະນຶກໃນຮິໂຣຊິມາວ່າ ມັ ນເປັນຄຳເຕືອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈົດຈຳໃສ່ໃຈຕະຫຼອດເວລາ ດຽວນີ້ໄພຄຸກຄາມໂດຍອາວຸດນິວເຄຼຍກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ແມ້ກະທັ່ງການໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍກໍໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ແຮງບັນດານ ໃຈໃນການຮັບຮູ້ໂລກ ທີ່ບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍຖືກເວົ້າວ່າກຳລັງຫຼຸດລົງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງຢ່າງແຮງຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງໂລກຈາກຮິໂຣຊິມາແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຮົາຢ່າໃຫ້ຄວາມໜ້າຢ້ານກົວຂອງການໃຊ້ອາວຸດນິວ ເຄຼຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກເລີຍ ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ໃນປີໜ້າທີ່ຮິໂຣຊິມາ ຈະເປັນໂອກາດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຈະສະເໜີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ປີໜ້າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຈະຈັ ດຂຶ້ນທີ່ນີ້ໃນຮິໂຣຊິມາ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາວ່າ ມະນຸດຈະບໍ່ເຮັດຊ້ຳຄວາມຢ້ານກົວຂອງການໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍອີກຕໍ່ໄປ ຮ່ວມກັບຜູ້ນຳ G7 ຢູ່ຕໍ່ໜ້າອະນຸສາວ ະລີແຫ່ງສັນຕິພາບ ພວກເຮົາຈະຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະເປັນເອກະພາບກັນເພື່ອປົກປ້ອງສັນຕິພາບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສາກົນ ແລະ ຄ່ານິຍົມສາກົນ ເຊັ່ນ ເສລີພາບ ປ ະຊາທິປະໄຕ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຫຼັກການກົດໝາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ອັນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ເປັນຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄົນທຳອິດໃນຮອບ 12 ປີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລະນຶກ ເຖິງການຖິ້ມລະເບີດຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກວິກິດການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກສຳລັບໄພພິບັດນິວເຄຼຍ ມີອາວຸດນິວເຄຼຍເກືອບ 13,000 ລູກທີ່ມີຢູ່ໃນຄັງອາວຸດທົ່ວໂລກ ແ ລະ ວິກິດການທີ່ອາດຈະມີອາວຸດນິວເຄຼຍກ່ຽວຂ້ອງ ກຳລັງແຜ່ລາມໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກພາກຕາເວັນອອກກາງ ຈົນເຖິງແຫຼມເກົາຫຼີ ຈົນເຖິງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ເລີ ຍສຳລັບລັດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍຄອບຄອງທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສົງຄາມນິວເຄຼຍ ທ່ານກ່າວວ່າປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໜັກຕໍ່ໂລກ Countries with nuclear weapons ປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍຕ້ອງໃຫ້ ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບໍ່ໃຊ້ອາວຸດເຫຼົ່ານັ້ນກ່ອນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງໃຫ້ຄຳໝັ້ນໃຈແກ່ລັດທີ່ບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້ ຫຼື ຂູ່ວ່າຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຮົາຕ້ອງ ຮັກສາຄວາມໜ້າຢ້ານກົວຂອງຮິໂຣຊິມາໄວ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຮັບຮູ້ວ່າມີວິທີແກ້ໄຂພຽງທາງດຽວຕໍ່ໄພຄຸກຄາມດ້ານນິວເຄຼຍ ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມີອາວຸດນິວເຄຼຍເລີຍ ໃນທົ່ວອົດສະຕຣາລີ ຮ່ວມທັງໃນ CBD ຂອງນະຄອນ ຊິດນີ ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານນິວເຄຼຍກໍໄດ້ມີພິທີລະນຶກເຖິງໂອກາດດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ທ່ານ ເຈມ ໂຣມູດ ຈາກການລົນນະລົງນານາຊາດເພື່ອຍົກເລີກອາວຸດນິວເຄຼຍ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນ ການ And what happened in Hiroshima and Nagasaki ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງຮິໂຣຊິມາ ແລະ ເມືອງນາກາຊາກິ ກໍເປັນແກ່ນຫຼັກວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີສະຕິຫຼາຍຄົນຈຶ່ງກຽດຊັງອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ຢາກເຫັນລະເບີດໜ່ວຍສຸດທ້າຍຖືກທຳລາຍ ແລະ ທຸກປະເທດທີ່ອ້າງວ່າເພິ່ງອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຍຸຕິນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ທຳລາຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນ ໃນພິທີທີ່ຮິໂຣຊິມາ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຕົ້າ ໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມຮອບສິ່ງກໍ່ສ້າງພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ເຫຼືອຢູ່ຫຼັງຈາກການຖິ້ມລະເບີດ 77 ປີ ຕົວອາຄານຍັງຄົງເປັນສັນຍາລັກທີ່ຊັດແຈ້ງ ແລະ ຊົງພະລັງຂອງການສູນເສຍຂອງສົງຄາມ ແລະ ຄວາມຫວັງເພື່ອສັນຕິພ າບ ເດີນເລື່ອງໂດຍ Lin Evlin ແລະ Gareth Boreham ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມິລັດ ວິທະຍຸ SBS